ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງ SBS Radio ລາວ ທ່ານສົມດີ ຂໍໃຫ້ທ່ານລາຍງານຂ່າວຂ່າວຫຍໍ້ໆໃຫ້ຊາບໄດ້ ຄືວ່າ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ຕໍ່ເວລາຍາວອອກ ກ່ຽວກັບເລື່ອງປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 ຄືຕໍ່ຍາວອອກອີ ກ 2 ເດືອນນີ້ນະ ມັນເປັນແນວໃດເນາະ ຈຶ່ງວ່າມາຕໍ່ຍາວອອກ ອັນນີ້ເນາະ ທາງດອກເຕີ ເພັດ ພົມພິທັກ ລັດຖະມົນຕີ ໃນຖານະຫົວໜ້າຫ້ອງວ່າການສຳນັກນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສາທາລະນະ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາ ຊົນລາວ ກະໄດ້ລົງນາມໃນໜັງສືແຈ້ງຂະຫຍາຍເວລາບັງຄັບໃຊ້ມາດຕະການຜ່ອນຜັນ ມາດຕະການປ້ອງກັນ ຄວບຄຸມ ສະກັດກັ້ນ ແລະ ແກ້ ແກ້ໄຂການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ຕໍ່ໄປອີກ ຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 1 ພຶດ ສະຈິ ເຖິງ 31 ທັນວາ 2020 ໂດຍເນື້ອໃນສາລະສຳຄັນ ກໍຄືໃຫ້ຍັງຄົງປະຕິບັດຕາມມາດຕະການຜ່ອນຜັນ ມາດຕະການປ້ອງກັນ ຄວບຄຸມ ສະກັດກັ້ນ ແລະ ແກ້ໄຂການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ໂດຍຍັງຄົງປິດດ່າ ນປະເພນີ ແລະກະດ່ານທ້ອງຖິ່ນ ຍົກເວັ້ນດ່ານປະເພນີ ຫຼືວ່າດ່ານທ້ອງຖິ່ນບາງແຫ່ງ ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກລັດຖະບານ ໃຫ້ລົດບັນທຸກສາມາດຂົນສົ່ງສິນຄ້າເຂົ້າອອກໄດ້ ສ່ວນດ່ານສາກົນ ທີ່ຍັງຄົງໃຫ້ປິດ ເວັ້ ນແຕ່ພົນລະເມືອງລາວ ແລະ ຊາວຕ່າງປະເທດ ທີ່ມີຄວາມຈຳເປັນຮີບດ່ວນໃນການເດີນທາງເຂົ້າອອກ ແຕ່ຕ້ອງໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກຄະນະສະເພາະກິດ ສຳລັບການຂົນສົ່ງສິນຄ້າຜ່ານແດນ ກະຍັງເຂົ້າອ ອກໄດ້ຕາມປົກກະຕິ ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມເນາະ ນອກຈາກນີ້ ກະເລື່ອງຂອງການອອກວີຊານີ້ກະ ກະຍັງຄວບຄຸມຢູ່ ໂດຍສະເພາະປະເທດທີ່ຍັງມີຄວາມສ່ຽງນີ້ ກະຄືຍັງບໍ່ອອກວີຊາມາທ່ຽວ ຫຼືວ່າມາຢ້ຽມຢາ ມໄດ້ ສ່ວນເລື່ອງຂອງນັກການທູດ ຫຼືເຈົ້າໜ້າທີ່ອົງການລະຫວ່າງປະເທດ ຜູ້ຊ່ຽວຊານ ນັກລົງທຶນ ກະຍັງເຂົ້າມາໄດ້ ແລະກະ ແຕ່ວ່າຈະຕ້ອງຜ່ານການພິຈາລະນາຄວາມເຫັນຈາກຄະນະສະເພາະກິດກ່ອນເ ນາະ ໂອ ກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ນີ້ ຕາມປົກກະຕິເນາະ ຫຼືວ່າຈົດຈຳໄດ້ນີ້ແມ່ນວ່າ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ມີແຕ່ 24 ຄົນເທົ່ານັ້ນເປັນໂຄວິດ-19 ທີ່ວ່າຄົນຫຼ້າສຸດແມ່ນນັກສຶກສາມາຈາກປະເທດຣັດ ເຊຍຊັ້ນນະ ໃນເມື່ອທີ່ວ່າມັນມີໜ້ອຍແບບນີ້ເນາະ ເປັນຫຍັງເພິ່ນຕໍ່ຍາວອອກອີກ 2 ເດືອນ ຕໍ່ແລ້ວຕໍ່ເລົ່າ ຕໍ່ອອກອີກ 2 ເດືອນນີ້ມັນ ມັນກໍເປັນບັນຫາສຳລັບປະເທດຊາດບ້ານເມືອງ ປະຊາຊົນ ຫຼືທຸລະກິດການຄ້າ ເສດຖະກິດຕົວະ ເພິ່ນໄດ້ແຈ້ງເຫດຜົນບໍ່ ນອກຈາກທີ່ເວົ້າວ່າຢ້ານໂຄວິດ-19 ເທົ່ານັ້ນ ອັນນີ້ກະເປັນ ເປັນເລື່ອງຂອງການປະມວນເນາະ ປະເມີນພາບລວມທົ່ວໂລກເນາະ ກໍຍັງມີຄົນຕິດເພີ່ມຂຶ້ນຫຼາຍ ແລະ ຕອ ນນີ້ ປະເທດໃກ້ຄຽງ ຢ່າງ ຈັ່ງເຊັ່ນເລື່ອງຂອງ ເອີ ພະມ້າຕອນນີ້ເນາະ ມີຜູ້ປ່ວຍເພີ່ມຂຶ້ນ ມື້ໜຶ່ງກະ ກະຫຼາຍຮ້ອຍຈັ່ງຊີ້ເນາະ ກະເລີຍຕ້ອງ ແມ້ແຕ່ປະເທດໄທນີ້ກໍຍັງ ຍັງບໍ່ເປີດປະເທດ ຄືກັນກັບທາງ ທາງລາວເ ນາະ ໃນການຮັບຜູ້ທີ່ຊິເດີນທາງເຂົ້າອອກ ຫຼືວ່າເດີນທາງເຂົ້າອອກໄດ້ນີ້ ກໍຕ້ອງມີມາດຕະການທີ່ ທີ່ເຂັ້ມງວດເຂັ້ມແຂງເນາະ ອັນນີ້ແມ່ນກ່ຽວກັບການຕ້ອງຫ້າມ ທີ່ວ່າບໍ່ໃຫ້ຄົນເດີນທາງມາຈາກຕ່າງປະເທ ດ ແຕ່ວ່າໃນເລື່ອງນີ້ນີ້ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ເພິ່ນກໍຕໍ່ຍາວອອກ 2 ເດືອນ ສຳລັບຄົນໃນລາວດ້ວຍ ໂຕນີ້ແມ່ນບໍ່ ແມ່ນໆ ແລ້ວເປັນຫຍັງເຮັດຈັ່ງຊັ້ນ ກະທັ້ງທີ່ວ່າມີແຕ່ 24 ຄົນເທົ່ານັ້ນເປັນໂ ຄວິດ 19 ແມ່ນ ແລ້ວ ແລ້ວເປັນຫຍັງຈຶ່ງເຮັດຈັ່ງຊັ້ນເນາະ ກະທັ້ງທີ່ວ່າມີ 24 ຄົນເປັນໂຄວິດ 19 ປິດແຕ່ຊາຍແດນແລ້ວກໍແລ້ວຕົວະ ເປັນຫຍັງຄົນຢູ່ໃນລາວກໍຍັງວ່າຖືກຄວບຄຸມ ອັນນີ້ກະຄືທາງລາວ ໃນ ໃນ ຄົນໃນລາວ ເອງເນາະ ໝາຍເຖິງວ່າ ການເດີນທາງອອກນອກປະເທດ ກະມີການຄວບຄຸມຕົງນີ້ເນາະ ວ່າກະຕ້ອງມີການເຂັ້ມງວດກວດຂັນ ແລະກະຖ້າຊິອອກ ກະຕ້ອງມີຄວາມຈຳເປັນ ເລື່ອງຂອງການເຈັບປ່ວຍຈັ່ງຊີ້ ເນາະ ຫຼືວ່ານັກວິຊາການ ວິສະວະກອນ ທີ່ຈະຕ້ອງໄປເຮັດວຽກຢູ່ຕ່າງປະເທດຈັ່ງຊີ້ ແຕ່ວ່າກະຕ້ອງໄດ້ລັບອະນຸຍາດ ຂໍຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງແດ່ ບໍ່ເຂົ້າໃຈ ວ່າຊັ້ນເຖາະ ຫຼືວ່າມັນຢາກມືດໆມົວໆໃດ໋ ອັນກ່ຽວກັບ ເລື່ອງຕ້ອງຫ້າມນີ້ ແມ່ນກ່ຽວກັບ ອ່າ ການອອກການເຂົ້າປະເທດລາວຊື່ໆຕີ້ ບໍ່ແມ່ນການຕ້ອງຫ້າມພາຍໃນປະເທດ ຍົກຕົວຢ່າງ ບໍ່ໃຫ້ບ້ານໃຕ້ໄປບ້ານເໜືອຕີ້ ອໍ ແມ່ນໆ ກະຄືຈັ່ງຊັ້ນລະ ກະຄືສະເພາະຄົນທີ່ຊິອອ ກນອກ ອ່າ ຕ່າງປະເທດ ແຕ່ວ່າຄົນໃນປະເທດ ກະຍັງສາມາດທີ່ຈະ ໄປຢ້ຽມຢາມ ອ່າ ໄປແຂວງນັ້ນແຂວງນີ້ ອ່າ ເມືອງນັ້ນເມືອງນີ້ໄດ້ປົກກະຕິຢູ່ ຈັ່ງຊີ້ເນາະ ໂອ ແປວ່າການຕ້ອງຫ້າມພາຍໃນບໍ່ມີ ແຕ່ວ່າຊິອອກ ຊິເຂົ້າລະຫວ່າງປະເທດນີ້ ແປວ່າມີການຕ້ອງຫ້າມຢ່າງເຄັ່ງຄັດອີກ 2 ເດືອນ ວ່າຊັ້ນຕົວະເນາະ ແມ່ນ ແຕ່ວ່າຕາມທີ່ເຫັນຜ່ານທາງຢູທັອກ YouTube ຫຼືວ່າມີຄົນເວົ້າຈາກັນຕ່າງໆ ສົນທະນາໂຕ້ຖຽງກັນນີ້ແມ່ນວ່າ ຄົນຈີ ນນີ້ປ່ອຍໃຫ້ເຂົ້າມາບັກຫຼາຍໆ ແລະ ໂດຍສະເພາະພວກທີ່ວ່າສ້າງທາງລົດໄຟຫັ້ນນະ ມັນ ມັນ ເປັນຫຍັງເປັນຈັ່ງຊັ້ນ ຄັນຊັ້ນນະ ອັນນີ້ກະເປັນ ເປັນ ເປັນລາຍ ເປັນລາຍກຸ່ມລາຍບຸກຄົນເນາະ ທີ່ ທີ່ເຂົ້າມາໄດ້ ກະ ຄືຊິເຂົ້າມາໄດ້ນີ້ ກະຕ້ອງມີການເຮັດເລື່ອງເຖິງຄະນະກຳມະການທີ່ຄວບຄຸມໃນ ໃນເລື່ອງນີ້ຢູ່ ກະຊິໄດ້ລັບອະນຸມັດ ອະນຸຍາດ ເປັນລາຍບຸກຄົນ ຫຼືວ່າລາຍກຸ່ມໄປ ແຕ່ວ່າຈະຕ້ອງເຂົ້າສູ່ລະບົບເລື່ອງຂອງກາ ນກັກກັນໂຕເພື່ອຄວບຄຸມພະຍາດ ອືມ ມີກົດເກນບັງຄັບ ຂໍຖາມແດ່ວ່າ ລະຫວ່າງຊາຍແດນລາວໄທນີ້ ປະເທດໄທນີ້ຢາກປ່ອຍໃຫ້ຄົນລາວນີ້ກັບລາວໄດ້ ແຕ່ວ່າລາວຮັບເອົາຫຼືບໍ່ ໃນປັດຈຸບັນນີ້ ຕອນ ຕອນນີ້ຍັງໆເ ນາະ ກະຄື ອ່າ ເລື່ອງຂອງເສດຖະກິດ ເລື່ອງຂອງການຄ້າການຂາຍ ຂົນສົ່ງສິນຄ້າ ກະຍັງໄດ້ປົກກະຕິ ແຕ່ວ່າບຸກຄົນທົ່ວໄປ ຊິຂ້າມໄປຂ້າມມານີ້ ນີ້ບໍ່ໄດ້ ຍົກເວັ້ນວ່າຄົນໄທທີ່ຢູ່ໃນ ໃນລາວເນ້ຍ ມີຄວາມປະສົງຊິ ກັບ ແລ້ວກະຕ້ອງເຮັດເລື່ອງຕາມຂັ້ນຕອນເນາະ ເຖິງຊິເຂົ້າມາໄດ້ ຈັ່ງຊີ້ເນາະ ອືມ ກໍແປວ່າແຮງງານລາວຢາກມາເຮັດວຽກຢູ່ເມືອງໄທນີ້ ແປວ່າຂ້າມຂອງບໍ່ໄດ້ເທື່ອແຫຼະເນາະ ຍັງໆ ແຕ່ມັນກໍມີການຈັບໄ ດ້ຫຼືບໍ່ ທີ່ວ່າແຮງງານລາວຂ້າມໄປຂ້າມມາ ລອຍຂ້າມນີ້ ມີບໍ່ນໍ ມີ ມີຢູ່ເລື້ອຍ ມີປະຈຳ ເທື່ອລະ 5 ເທື່ອລະ 10 ເທື່ອລະ 6 7 ຄົນ ຈັ່ງຊີ້ນີ້ ກະມີ ມີເລື້ອຍຢູ່ ອື ມັນຄວນປ່ອຍໃຫ້ຊາຍແດນເປີດແລ້ວ ເພາະວ່າສຳລັບປະເທດທີ່ ວ່າບໍ່ມີໄພອັນຕະລາຍ ຍົກຕົວຢ່າງປະເທດ Australia ກັບ New Zealand ນີ້ ໄປມາຫາສູ່ກັນໄດ້ແລ້ວຊັ້ນນະ ແລະກະຊິເປີດຫຼາຍອັນຂຶ້ນຕື່ມ ສຳລັບຫຼາຍສາຍ ແຕ່ວ່າມັນກະຍັງເປັນການພິຈາລະນາເບິ່ງຢູ່ ເອົາລະ ເລື່ອງໃໝ່ນີ້ ຂໍໃຫ້ທ່ ານລາຍງານໃຫ້ຊາບແດ່ວ່າ ມັນເປັນຈັ່ງໃດ ມີການຢ້ານກົວແນວໃດ ຫຼືວ່າມອງເຫັນສະພາບການແນວໃດ ວິຕົກແນວໃດ ທີ່ວ່າທາງການສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ເຕືອນກ່ຽວກັບ 4 ເຂື່ອ ນໄຟຟ້ານ້ຳຕົກແຮງສູງໃນພາກໃຕ້ນີ້ນະ ໃຫ້ປະຊາຊົນຕຽມເນື້ອຕຽມຕົວ ສຸກ ກ່ຽວກັບເຫດການສຸກເສີນວ່າຊັ້ນ ມັນເປັນແນວໃດນໍ ອັນນີ້ເນາະ ກົມຄຸ້ມຄອງພະລັງງານ ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ຂອງສາ ທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ກະມີໜັງສືເຖິງຫົວໜ້າພະແນກພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ແຂວງສາລະວັນ ເຊກອງ ຈຳປາສັກ ແລະ ອັດຕະປື ໃນໜັງສືກະໄດ້ອ້າງການຄາດການຂອງກົມອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸທົກກະສາດ ທີ່ກ່ຽວກັບພາຍຸໂຄນີ ທີ່ຊິເຂົ້າມາໃນພື້ນທີ່ຂອງລາວ ແລະກະຊິເຮັດໃຫ້ເກີດຝົນຕົກໜັກໃນ 4 ແຂວງພາກໃຕ້ ໂດຍບອກວ່າກະເພື່ອເປັນການກຽມຄວາມພ້ອມ ຮັບມືກັບຜົນທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນຈາກຄວາ ມຮຸນແຮງຂອງພາຍຸນີ້ ໃຫ້ທຸກເຂື່ອນທີ່ຢູ່ໃນ ໃນ 4 ແຂວງພາກໃຕ້ຂອງລາວໄດ້ປະຕິບັດ ກໍຄື 1 ຕິດຕາມຂ່າວສານ ແລະ ສະພາບການຂອງພະຍາກອນອາກາດ ທັງຂອງລາວ ແລະກະປະເທດເພື່ອນບ້ານຢ່າງໃກ້ ຊິດ 2 ກວດສອບອຸປະກອນເຄື່ອງໄມ້ເຄື່ອງມື ທີ່ບອກເຖິງຄວາມພ້ອມຂອງອ່າງເກັບນ້ຳ ໂຕເຂື່ອນ ແລະກະປະຕູລະບາຍນ້ຳໃຫ້ມີຄວາມພ້ອມ 3 ກະຄືກວດສະພາບຄວາມພ້ອມຂອງອ່າງເກັບນ້ຳ ໃຫ້ສາມາດຮັ ບນ້ຳທີ່ຊິເຂົ້າມາ ຖ້າຫາກວ່າມີຄວາມຈຳເປັນຕ້ອງປ່ອຍນ້ຳອອກຈາກອ່າງ ກະໃຫ້ປ່ອຍບາງສ່ວນ ໂດຍໃຫ້ຍຶດຕາມຂໍ້ກຳນົດໃນການຄວບຄຸມນ້ຳຂອງແຕ່ລະເຂື່ອນຢ່າງເຂັ້ມແຂງ 4 ກວດຄວາມພ້ອມຂອງໜ່ວ ຍເຝົ້າລະວັງ 5 ປະຕິບັດຕາມລະບຽບທີ່ກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພ ໂດຍສະເພາະຂໍ້ກຳນົດທີ່ບອກໄວ້ໃນໜັງສືແຈ້ງການຂອງສຳນັກນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກ່ຽວກັບຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນກໍລະນີສຸກເສີນຂອງເຂື່ອນ ຜະລິດໄຟຟ້າ 6 ປະສານກັບຝ່າຍປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ປະຊາຊົນທີ່ຢູ່ທ້າຍເຂື່ອນໃຫ້ມີສະຕິ ແລະ ກຽມຮັບມືກັບກໍລະນີສຸກເສີນ ທີ 7 ສຸດທ້າຍເນາະ ກະຄື ໃຫ້ລາຍງານສະຖານະການໄປກົມຄຸ້ມຄອງພະລັງງານ ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ໃຫ້ຊາບເປັນໄລຍະເນາະ ອັນນີ້ກະຄືເລື່ອງຂອງການກຽມພ້ອມ ຄັນຊິເວົ້າແລ້ວນະ ສິ່ງທີ່ເພິ່ນບອກເຕືອນອອກມານີ້ ເພິ່ນນັ່ງຢູ່ໃນຫ້ອງການຂີດຂຽນ ຫຼືວ່າກອງປະຊຸມຈຸ້ມຫົວກັ ນຂີດຂຽນອອກມາ ມັນກະເປັນສິ່ງທີ່ງ່າຍດາຍຢູ່ ແຕ່ວ່າໃນພາກປະຕິບັດນີ້ ມັນ ມັນ ມັນ ມັນຍາກແທ້ໆ ເພາະວ່າການຜິດພາດຂອງຄົນເຮົານີ້ມັນ ມັນມີຕະຫຼອດ ຍົກຕົວຢ່າງ ເຂື່ອນເຊປຽນເຊນ້ຳນ້ອຍ ກໍແມ່ນການ ຜິດພາດຂອງຄົນ ນ້ຳມາຫຼາຍແລ້ວບໍ່ເປີດໄວ້ກ່ອນ ແລ້ວກະຝົນຕົກໜັກໄດ໋ ແລ້ວກະຝາເຂື່ອນກໍ ແທນທີ່ສິເຮັດສູງຕາມທີ່ລະບຸໄວ້ໃນຕອນຕົ້ນໆ ກໍເພື່ອການປະຢັດໃຊ້ຈ່າຍ ແລ້ວເອົາເງິນການໃຊ້ຈ່າຍເພື່ອໄປຮັ ກສາເຂື່ອນນັ້ນ ກະເລີຍວ່າ ຕັດຄວາມສູງລົງ ເອົາໄປເອົາມານ້ຳລົ້ນກໍຝາເຂື່ອນແຕກ ແລ້ວກະເຊກະໝານຈັ່ງຊີ້ ເຂື່ອນນັ້ນກະແຕກແລ້ວ ແຫງວ່າຊັ້ນເທາະ ແປງບໍ່ໄດ້ ຊິເອົາອັນເຄື່ອງປັ່ນມາໃສ່ ກໍໃສ່ບໍ່ໄດ້ ເພ າະວ່າມັນແຕກມັນແຫງແລ້ວ ກໍເລີຍວ່າ ແປງບໍ່ໄດ້ ກໍເລີຍວ່າຖິ້ມໄວ້ຊື່ໆ ແລ້ວໃນເມື່ອທີ່ວ່າມັນມີການຜິດພາດຢູ່ເລື້ອຍໆນີ້ນະ ບໍ່ວ່າແຕ່ວ່າຢູ່ໃນລາວດອກ ຢູ່ປະເທດໃດກໍມີນີ້ ທາງ ຕາມທີ່ມອງເບິ່ງນີ້ ພວກເພິ່ນນີ້ ມີການຂາດເຂີນແທ້ໆ ແຫຼະ ກ່ຽວກັບ ການບອກເຕືອນປະຊາຊົນນະ ມີແຕ່ວ່າແຈ້ງບອກຊື່ໆ ແລ້ວກະໃຫ້ຕຽມຮັບມືຊີ້ ບັດເຂື່ອນມັນແຕກມາຊີ້ລະ ເອົາຫົວໄປຊົນຟອງນ້ຳ ມັນກະໂພດກາຍຕີ້ ອັນນີ້ເພິ່ນ ເພິ່ນໄດ້ບອ ກບໍ່ວ່າຄວນເຮັດແນວໃດ ອັນນີ້ກະຄື ໄດ້ ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ກັບພີ່ນ້ອງປະຊາຊົນໄດ້ ໄດ້ຊາບລະ ກະຄືຕຽມຮັບມືໂດຍການ ອ່າ ເລີຍກວ່າໃຫ້ຕຽມຂົນຂອງເອົາໄວ້ ໄວ້ທີ່ສູງ ຄັນຫາກຜູ້ໃດມີ ມີບ້ານ ມີຫຍັງທີ່ຢູ່ຫ່າງໄກ ຫຼືວ່ າມີທີ່ສູງ ກໍ ກະໃຫ້ຍ້າຍໄປຢູ່ກ່ອນ ຫຼືວ່າໃນສ່ວນຂອງພີ່ນ້ອງປະຊາຊົນບາງສ່ວນນີ້ ທາງ ທາງການກະໄດ້ກຽມພື້ນທີ່ ທີ່ສູງ ທີ່ຊິ ພ້ອມທີ່ຊິອົບພະຍົບປະຊາຊົນຈັ່ງຊີ້ເນາະ ອືມ ມັນກໍແມ່ນຢູ່ ໄປ ໄປຢູ່ທີ່ສູງ ແຕ່ວ່າມັນຊິໄ ປໄດ້ຈັ່ງໃດ ຍົກຕົວຢ່າງວ່າປະເທດອົດສະຕຣາລີ ແມລເບີນນີ້ນະ ເຂື່ອນຊິແຕກຈັ່ງຊີ້ ປະກາດອອກວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ ຫຼືວ່າບອກປະຊາຊົນໃຫ້ໄປຢູ່ບ່ອນສູງຊີ້ ຊິໄປເຖິງພູດານນັງ ທີ່ວ່າໄກຈາກບ້ານຂ້າພະເ ຈົ້າປະມານ 30 ຫຼັກນີ້ ໄປບໍ່ໄດ້ເດີ້ ເພາະວ່າຫົນທາງມັນຊິລົດຕິດເບິດ ຕາຍ ຕາຍນ້ຳຖ້ວມຊື່ໆນີ້ແຫຼະ ໄປບໍ່ທັນວ່າຊັ້ນຕົວະ ຄັນບໍ່ມີຍົນເຮລິຄອບເຕີພຸ້ນລະ ມັນຊິເຮັດຈັ່ງໃດ ເລື່ອງນີ້ມັນກະຄວນມີສັນຍານ ຫຼືວ່າແນວ ໃດແນວໜຶ່ງບອກເຕືອນລ່ວງໜ້ານີ້ລະ ທີ່ວ່າຂ້າພະເຈົ້າກໍເຄີຍສະເໜີໄປ ຂຽນໜັງສືໄປຫານາຍົກລັດຖະມົນຕີຢູ່ວ່າ ເມືອງລາວນີ້ມີແຜນການບໍ່ ຍົກຕົວຢ່າງເຂື່ອນໄຊຍະບູລີຊິແຕກພາຍໃນ 2 ຊົ່ວໂມງນີ້ນະ ຊິບອ ກເຕືອນປະຊາຊົນທຸກທົ່ວໜ້າສອງກ້ຳຝ່າຍນ້ຳຂອງນີ້ ເຮັດແນວໃດ ມີລະບົບການຫຼືບໍ່ ອັນນີ້ແນ່ນອນເພິ່ນບໍ່ມີ ແລ້ວກະຍັງບໍ່ຄິດເທື່ອຊ້ຳ ແລ້ວໃນເມື່ອທີ່ວ່າເພິ່ນບອກເຕືອນນີ້ນະ ກະແມ່ນຢູ່ວ່າບອກເຕືອນໃຫ້ລະ ວັງ ແຕ່ວ່າເພິ່ນໄດ້ເສີມສ້າງອຸປະກອນຕ່າງໆບໍ່ ເຊັ່ນວ່າຕຽມຍົນໄວ້ບໍ່ ຕຽມເຮືອ ຕຽມແພ ຕຽມເສື້ອຊູຊີບໄວ້ ໄດ້ຕຽມບໍ່ ອັນນີ້ເນາະ ກະເປັນ ອ່າ ເລື່ອງຂອງການເຕືອນ ຫຼືວ່າການກຽມພ້ອມຕົງນີ້ ກະຄືທາງລັດ ເອງ ທາງການເອງ ກະໄດ້ໃຫ້ທ້ອງຖິ່ນໃນແຕ່ລະ ແຕ່ລະພື້ນທີ່ນີ້ ກະຄືກຽມຄວາມພ້ອມຕົງນີ້ຢູ່ແລ້ວ ຖືວ່າເປັນຜູ້ທີ່ຢູ່ໃກ້ ໃກ້ຊິດກັບປະຊາຊົນເນາະ ໂດຍການສະໜັບສະໜູນຈາກ ທາງການ ກໍຄືເລື່ອງຂອງເຮືອ ເ ລື່ອງຂອງພວກເສື້ອຈັ່ງຊີ້ເນາະ ມັນກໍຄົງຈະມີບັນຫາ ເພາະວ່າເຂື່ອນເຊປຽນເຊນ້ຳນ້ອຍແຕກນີ້ນະ ປຸກເຮືອນປຸກຊານໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຫັ້ນນະ ມັນຈັກກີ່ຟ້າກີ່ປີ ຫຼືວ່າດົນນານຫຼາຍປານໃດແລ້ວ ເຮືອນກໍຍັງເສົາ ຕັ້ງເທີເລີຢູ່ ເຮັດບໍ່ແລ້ວເຖິງປັດຈຸບັນນີ້ ຄັນວ່າຜູ້ທີ່ຕາຍຫັ້ນ ກໍແປວ່າວິນຍານໄປເກີດ 500 ຊາດແລ້ວກໍບໍ່ຈັກ ແຕ່ວ່າເຮືອນສ້າງໃຫ້ພວກທີ່ວ່າຍັງເຫຼືອຊີວິດຢູ່ຫັ້ນຍັງບໍ່ແລ້ວຊ້ຳ ຈັ່ງຊີ້ນະມັນ ອັນນີ້ນີ້ ຊິມາໃຫ້ອຸປະກອນ ຕ່າງໆນີ້ ແນ່ນອນມັນມີການຂາດຕົກບົກຜ່ອງນີ້ລະ ດັ່ງທີ່ທ່ານເວົ້າວ່າໃຫ້ທ້ອງຖິ່ນນີ້ຕຽມໂຕໃສ່ນີ້ ຄັນວ່າບອກຕຽມໂຕນີ້ ມັນກະຕ້ອງມີເງິນມີຄຳນີ້ ເພິ່ນ ເພິ່ນໄດ້ໃຫ້ເງິນຄຳແກ່ທ້ອງຖິ່ນຫຼາຍປານໃດເນາະ ຍົກ ຕົວຢ່າງເຂື່ອນເຊປຽນເຊນ້ຳນ້ອຍຊີ້ ອັດຕະປືຊີ້ ໄດ້ໃຫ້ຫຼາຍປານໃດ ເພິ່ນ ເພິ່ນໄດ້ຊີ້ແຈງບໍ່ ອັນນີ້ກະ ກະບໍ່ ບໍ່ຊາບນະວ່າເພິ່ນ ເພິ່ນໃຫ້ງົບປະມານໜ້ອຍຫຼາຍສ່ຳໃດ ແຕ່ວ່າໃນ ໃນທຸກປີເພິ່ນກະມີການຕັ້ງງົບປະ ມານ ອ່າ ເພື່ອກໍລະນີສຸກເສີນຢູ່ແລ້ວຈັ່ງຊີ້ເນາະ ແລະກ່ຽວກັບການບອກເຕືອນແນວນີ້ນະ 4 ເຂື່ອນພາກໃຕ້ໃນລາວນີ້ໃຫ້ ຢູ່ໃນທ່າທີຕຽມພ້ອມກ່ຽວກັບເຫດການສຸກເສີນນີ້ ກະແປວ່າ 4 ເຂື່ອນນີ້ ຄັນເວົ້າໄປໃນ ແງ່ໜຶ່ງກະແປວ່າ ຢູ່ໃນແຜນອັນຕະລາຍຈະຖືກ ເອີ ເຫດການອັນຮ້າຍແຮງຕົວະແມ່ນບໍ່ນີ້ ແມ່ນ ກະຄືຈະເປັນພື້ນທີ່ທີ່ໄດ້ຮັບ ເອີ ຜົນກະທົບຈາກພາຍຸໂຄນີເຕັມໆຈັ່ງຊີ້ເນາະ ຄືຕົງໆຈັ່ງຊີ້ເນາະ ຄັນເພິ່ນບອກເຕືອ ນແບບນີ້ເນາະ ບໍ່ ບໍ່ແມ່ນປະຊາຊົນນີ້ແຕກກັນອຶດດື້ນຂຶ້ນໄປຢູ່ຈອມພູແລ້ວບໍ່ ໃນປັດຈຸບັນນີ້ ອັນນີ້ກໍ ກໍຍັງບໍ່ມີຂ່າວໆໃນສ່ວນນີ້ເນາະ ແຕ່ວ່າກະເປັນການແຈ້ງເຕືອນ ມີພາຍຸເຂົ້າມາແຕ່ ແຕ່ລະຄັ້ງແຕ່ຫຍັງກໍຊິມີກາ ນແຈ້ງເຕືອນຈັ່ງຊີ້ຢູ່ ຢູ່ຕະຫຼອດຈັ່ງຊີ້ເນາະ ອືມ ເພາະວ່ານ້ຳມັນແຕກ ເຂື່ອນມັນແຕກລະມັນໜີບໍ່ທັນເດ ນ້ຳຝົນລະມັນໜີທັນຢູ່ ເອົາ ຈັ່ງໃດກະຢ່າລະ ບັດນີ້ນີ້ຂໍໃຫ້ທ່ານລາຍງານອີກເລື່ອງໜຶ່ງ ທີ່ວ່າວຽງຈັນຈັດແຂ່ ງຂັນກິລາພື້ນເມືອງ ດັ່ງວ່າຕີຄີນີ້ ເພື່ອດູໂຊກຊະຕາກຳຂອງປະເທດຊາດບ້ານເມືອງນີ້ເດ ມັນເປັນແນວໃດ ອັນນີ້ກະເປັນປະເພນີບູຮານ ການແຂ່ງຂັນຕີຄີທີ່ທາງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນເພິ່ນນຳມາໃຊ້ສ່ຽງທ າຍອະນາຄົດປະເທດ ເຊິ່ງກໍຈັດຢູ່ໃນ ໃນບຸນມື້ສຸດທ້າຍຂອງບຸນພະທາດຫຼວງເນາະ ອັນວ່າປະເພນີນະມັດສະການພະທາດຫຼວງ ຫຼືວ່າບຸນພະທາດຫຼວງ ເປັນສະຖານທີ່ສຳຄັນທາງສາສະໜາຄູ່ບ້ານຄູ່ເມືອງຂ ອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ກະໄດ້ມີການນຳປະເພນີບູຮານທີ່ໃຊ້ສ່ຽງທາຍອະນາຄົດປະເທດ ປະເພນີທີ່ວ່ານີ້ນີ້ກໍຄືການແຂ່ງຂັນຕີຄີ ໂດຍແບ່ງເປັນ 2 ທີມ ກະໄດ້ແກ່ທີມລັດຖະກອນ ຫຼືວ່າເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງລັດ ກັບທີ ມປະຊາຊົນ ກ່ອນແຂ່ງຂັນ ກະມີການນຳລູກຄີນີ້ໄປແຫ່ຮອບລານ ດ້ານໜ້າພະທາດຫຼວງ ທີ່ໃຊ້ເປັນສະຖານທີ່ແຂ່ງຂັນ ຢູ່ 3 ຮອບນຳກັນ ຜົນການແຂ່ງຂັນກະປາກົດວ່າ ທີມປະຊາຊົນກະເປັນຝ່າຍຊະນະທີມລັດຖະ ກອນ ໄປໄດ້ໂດຍ 5 ຕໍ່ 4 ສຳລັບຜົນການສ່ຽງທາຍ ກະຄື ປະຊາຊົນຊະນະທີມຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດເນາະ ຜົນສ່ຽງທາຍທີ່ໄດ້ກະຄື ການທີ່ຝ່າຍປະຊາຊົນຊະນະຝ່າຍເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດ ກະບົ່ງບອກວ່າ ບ້ານເມືອງຊິພົບແ ຕ່ຄວາມສະຫງົບສຸກ ຮົ່ມເຢັນ ເຂົ້າປາອາຫານສົມບູນ ປະຊາຊົນຊິບໍ່ຖືກເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດຂົ່ມເຫງ ໄດ້ມີເວລາອອກໄປທຳມາຫາກິນ ເຮັດໃຫ້ຜົນຜະລິດເຕັມເມັດເຕັມໜ່ວຍເນາະ ອັນນີ້ກະເປັນການຈັດໃນບຸນພະ ທາດຫຼວງປະຈຳປີເນາະ ເປັນມື້ສຸດທ້າຍ ເຊິ່ງຈັດກັນຫວ່າງໄວໆນີ້ ທີ່ຜ່ານມາເນາະ 29 ເຖິງ 31 ຕຸລາ ທີ່ຜ່ານມາ ປີນີ້ຈັດຢູ່ 3 ມື້ ໂດຍປົກກະຕິຊິຈັດ 7 ມື້ ແຕ່ວ່າຍ້ອນວ່າສະຖານະການໂຄວິດ ກະເລີຍໃຫ້ເຫຼືອຢູ່ 3 ມື້ເນ າະ ອືມ ມັນກະເປັນການເວົ້າກັນວ່າຊັ້ນເຖາະ ແຕ່ວ່າການຂົ່ມຂູ່ປະຊາຊົນ ຫຼືວ່າຂູດຮີດປະຊາຊົນ ມັນກະເປັນເລື່ອງໜຶ່ງອີກດອກ ອັນນັ້ນແມ່ນການດູເດົາ ແຕ່ວ່າປະເພນີອັນເກົ່າແກ່ນີ້ ມັນມີມາແຕ່ດົນແລ້ວ ຕັ້ງແ ຕ່ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ຄວາມຄົນຂຶ້ນມານີ້ ກະແມ່ນວ່າ ບຸນທາດຫຼວງນີ້ກະແປວ່າມີຕີຄີລະຫວ່າງທີມຂອງພະລາຊະວັງ ຫຼືວ່າຕາງໜ້າພະມະຫາກະສັດລາວ ແລ້ວກະທີມປະຊາຊົນຈັ່ງຊີ້ລະ ຕີກັນນີ້ ແປວ່າຕາມຮີດຂອງປ ະເພນີນີ້ ເຖິງແມ່ນວ່າທີມຂອງພະມະຫາກະສັດຊິເກັ່ງປານໃດກະຢ່າ ຕ້ອງປະລາໄຊໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ ເພື່ອວ່າປະຊາຊົນບ້ານເມືອງຊິໄດ້ຢູ່ດີກິນແຊບ ຊຸ່ມເຢັນ ວ່າຊັ້ນເຖາະ ແລ້ວກະອັນນີ້ກະຄືກັນນີ້ ແປວ່າປ ະຊາຊົນນີ້ເປັນຝ່າຍຊະນະອີກນີ້ແລ້ວ ໃນການຕີຄີນີ້ນະ

ຄື ຄັນຊິເວົ້າແລ້ວຕີຄີນີ້ ຄັນຊິເວົ້າພາສາສາກົນ ຫຼືວ່າກິລາສາກົນແລ້ວ ເຂົາເອີ້ນວ່າຮອກກີ້ ວ່າຊັ້ນເຖາະ ທີມຊາດລາວ ທີມຕີຄີລາວໄດ້ໄປແຂ່ງຮອກກີ້ຂັ້ນສາກົນນີ້ ບໍ່ໄດ້ແລ້ວ ແປວ່າເຂົາຊິກິນເປັນໂຫຼ ເປັນ ເປັນ ຮ້ອຍພັນໜ່ວຍພຸ້ນລະຕິ ກະຊິວ່າຈັ່ງຊີ້ນະ ເພາະ ເພາະວ່າ ໃຊ້ໄມ້ໄຜ່ເນາະ ເພາະ ເພາະວ່າຕີຄີນີ້ ມັນ ມັນ ມັນ ມັນ ຕີຄີສາກົນນີ້ໄວ ມັນ ມັນໄວແທ້ໆ ແລ້ວມັນກໍມີ ມີລວດລາຍ ມີເກມຢ່າງດີໄດ໋ ອັນຕີຄີ ຕາມທີ່ຂ້າພະເຈົ້ າເຫັນມາຈົນຮອດຄັ້ງສຸດທ້າຍນີ້ ແປວ່າເອົາໄທບ້ານໄທເມືອງ ແລ້ວກະບ່ອນນັ້ນບ່ອນນີ້ ພວກຝ່າຍໜຶ່ງນຸ່ງເສື້ອສີແດງຂອງພະລາຊະວັງ ຝ່າຍໜຶ່ງກະນຸ່ງເສື້ອທຳມະດາ ເປັນປະຊາຊົນ ແລ້ວກະນຳກັນຢູ່ເດີ່ນທ າດຫຼວງ ອັນ ຈຸ້ມກັນປານແມງວັນຕອມຫົວປາພຸ້ນລະໄປ ອັນ ແລ້ວກະເປັນແບບນັ້ນຊື່ໆ ແຕ່ວ່າໃນປັດຈຸບັນນີ້ນີ້ ບ້ານເມືອງມັນຈະເລີນມານີ້ ການຕີຄີຢູ່ໃນລາວປັດຈຸບັນນີ້ ມັນ ມັນ ມັນມີລວດມີລາຍ ເປັນ ເປັນທີມທີ່ວ່ າມີເກມຢ່າງດີບໍ່ ຫຼືວ່າຈຸ້ມກັນຕີເຂົ້າຕີອອກຊື່ໆ ກະເປັນ ເປັນລັກສະນະແບບ ແບບ ແບບເກົ່າເນາະ ກະຄືແບບບູຮານທີ່ ທີ່ຮັກສາເອົາໄວ້ເນາະ ກະຊິບໍ່ມີເລື່ອງຂອງລວດລາຍຫຍັງຫຼາຍເນາະ ກະໃຫ້ເປັນເກມ ກິລາຂອງພື້ນເມືອງ ສະໜຸກສະໜານກັນເນາະ ຈັກຊິມີອັນນັ້ນ ເຂົາເອີ້ນວ່າ ໜ້າ ແຜ່ນມາກັນໜ້າແຄ່ງບໍ່ຈັກລະ ບໍ່ມີຊ້ຳກະບໍ່ຈັກ ຟາດໃສ່ໜ້າແຄ່ງນີ້ ຫ້ວຍ ຫັກຍ້ອນໄດ໋ ເປັນກະໄດ້ ອັນທີ່ວ່າມາກັນໜ້າແຄ່ງ ມີບໍ່

ແມ່ນຈັບຫ້າຈັບສິບໄປບໍ ຫຼືວ່າເອົາຈາກປະຊາຊົນແຕ່ລະແຂວງແຕ່ລະແຂວງມາເປັນທີມ ເພື່ອວ່າໃຫ້ມັນຕາງໜ້າປະເທດຊາດປະຊາຊົນໃນທົ່ວດິນແດນລາວ ອໍ ອັນນີ້ກໍເປັນປະຊາຊົນຢູ່ໃນສະເພາະນະຄອນ ຫຼວງວຽງຈັນເນາະ ແລ້ວກໍເປັນເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງທາງການຢູ່ໃນ ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ກໍບໍ່ໄດ້ ບໍ່ໄດ້ນຳເຊີນມາຈາກທາງຕ່າງແຂວງເນາະ ອືມ ກະແປວ່າເຮັດ ເຮັດ ເຮັດໄປເພາະມັນຄືຕາມພິທີຊື່ໆນີ້ລະເ ນາະ ແມ່ນ ໂອເຄ ຂໍຂອບພະເດດພະຄຸນນຳທ່ານຫຼາຍໆ ທີ່ວ່າໄດ້ກະລຸນາລາຍງານຂ່າວ ຂ່າວທີ່ໜ້າຄວນຮູ້ນີ້ໃຫ້ຊາບນຳ ຂໍຂອບໃຈ ຂອບໃຈທ່ານ ຄຳເບກ ສົມດີມີໄຊ ລາຍງານ SBS
ສຳລັບ Like Share ໃຫ້ຕິດຕາມ SBS ລາວ ທີ່ Facebook